يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرال كۈنى رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىش ئۇرۇشىنى باشلىشى بىلەن دۇنيا قايتىدىن ئاشكارا ۋە رەسمىي يوسۇندا ئىككىگە بۆلۈندى. يەنى ئامېرىكا باشلىق غەرب ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرى ئۇكرائىنانىڭ رۇسىيەنىڭ ئىشغالىيىتىگە قارشى كۈرىشىنى ھەر خىل شەكىللەردە قوللاشقا ۋە ياردەم كۆرسىتىشكە كىرىشتى. رۇسىيەگە قارشى قاتمۇ قات ئېمبارگولار يولغا قويۇلۇپ ئۇنىڭ ئومۇميۈزلۈك يېتىم قالدۇرۇلۇش ۋەزىيىتى شەكىللەندى. ۋاھالەنكى خىتاي رۇسىيەنىڭ ئىتتىپاقدىشى سۈپىتىدە ئۇكرائىنا مەسىلىسىدە ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرى بىلەن بىر سەپتە بولماي ئاشكارا يوسۇندا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قاراتقان ھۇجۇمىنى تاجاۋۇزچىلىق دەپ ئاتاشنى رەت قىلدى شۇنىڭدەك رۇسىيەنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن قوللاش سودا ۋە باشقا ھەر جەھەتتىكى ئالاقىلىرىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى تۈركىيەدىكى ھاجىتەپپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، بۇلار ئارىسىدىكى بۇ خىل ھەمكارلىقلارنىڭ فېۋرالنىڭ بېشىدا رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننىڭ بېيجىڭ زىيارىتىدە شى جىنپىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبەتلىرى نەتىجىسىدە ھاسىل بولغانلىقى پەرەز قىلىنماقتا.

بەلكى بۇنىمۇ مۇشۇ پۇتىننىڭكى خىتاي زىيارىتى ۋاقتىدىمۇ ۋىشيورىن يېپىق بىر شەكىلدە بۇلارنىمۇ سۆزلەشكەن بولۇشى مۇمكىن. چۈنكى خىتاينىڭ قىشلىق ئولىمپىياد ئويۇنىنى داۋام قىلىمەن دېگەندە دۇنيادا ناھايىتى چىڭ بېسىملەر كەلدى. بەزى تەنقىدلەر، بەزى ئامبارگولا، دىپلوماسىي ئامبارگولا بارتتى. بۇنداق بىر پەيتتە روسىيە ئەگەردە ئۇكرائىناغا بالدۇر ھۇجۇم قىلىپ كىرسە، بەلكى ئولىمپىياد ئويۇنىغىمۇ زىيان بېرىدۇ، دەپ بۇلار بەلكى بىر شەكىلدە كېلىشىۋالغان بولسا كېرەك.
قىسقىسى، خىتاي يېقىنقى بىر قانچە يىللاردىن بۇيان ئامېرىكا بىلەن بولغان سودا ئىقتىسادىي خەۋپسىزلىك رىقابەتلىرى، بولۇپمۇ ئامېرىكىنىڭ خىتاينى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغانلىقى بىلەن قاتتىق ئەيىبلىشىدىن كېيىن يالغۇز قالغان قىيىن ئەھۋالدا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنا مەسىلىسىنى چۆرىدەپ، ئامېرىكا باشلىق غەربكە قارشى ئاشكارا جەڭ ئېلان قىلىشىنى ئۆزىنىڭ بۇ قىيىن ھالدىن قۇتۇلۇش ۋە ئامېرىكا باشلىق غەربكە قارشى يېڭى ئىتتىپاقداشلىقنى كۈچەيتىش پۇرسىتى دەپ تونۇغان. دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، ۋاھالەنكى خىتاي بىلەن رۇسىيە ئارىسىدىكى ئىتتىپاقداشلىقتىن ھەر ئىككىلىسىنىڭ كۆزلىگەن مەقسىتى بولۇپ، ئەمما ئۇلار ئارىسىدا مۇستەھكەم ۋە ئۆزگەرمەس ئىتتىپاقداشلىق يوق.
ئۇكرائىناغا ھەربىي ھۇجۇم بىلەن بىرلىكتە رۇسىيەنى يەنە مۇشۇ سىياسىي جەھەتتىن قوللاي قوللايدىغانلىقىنى ۋە مۇشۇ ئىقتىساد جەھەتتىن، تىجارىي جەھەتتىن يەنە قوللايدىغانلىقىنى ئاسانلا كۆرەلەيمىز. ئەمما ئەگەردە پۇتىن ئۇتتۇرۇۋەتسە، ئۇ ۋاقتىدا خىتايغىمۇ زىيان بولىدۇ. چۈنكى بۇنىڭكى شېرىك دەۋلىتى، ئىتتىپاقداشلىق دەۋلىتى كۈچىنى يۈتتۈرۈپ قويدى دېگەن گەپ. خىتاي يالغۇز قالىدىغان گەپ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكا خىتايغا قارشى. پۈتۈن كۈچىنى خىتايغا قارشى ئېلىپ بارىدۇ. ئەگەر پۇتىن ئۇتۇۋالسا غەربكە قارشى ئۇ پۇتىن بەك يوغىراپ كېتىدۇ. ئۇ ۋاقتىدا ئوتتۇرا ئاسىيا بولسۇن، كافكاسىيا بولسۇن، ماۋنى بالكان بولسۇن بۇ شەرقىي ياۋروپادا ناھايىتى بى چوڭ بى كۈچكە تەسىرلىك بى كۈچكە ئىگە بولىدۇ. ۋاقتىدا خىتاينىڭكى يېڭى يىپەك يولى ستراتېگىيىسىمۇ مەقسەتكە قارىغاندا ئەمەللەشەمدۇ ئەمەللەشەمەمدۇ دېگەن مەسىلىمۇ چىقىدۇ بۇ يەردە. شۇنىڭغا كۈچلۈك بىر پۇتىننىمۇ ئىستىمەيدۇ. ئاجىز قىلىپ قويغان بىر پۇتىننىمۇ ئىستىمەيدۇ. ئوتتۇرا ھالدىكى بىر پۇتىننى ئىستەيدۇ. مۇشۇ مەقسەت بىلەن پۇتىنغا بولغان ياردەم ۋە دەستەكمۇ يولنى تاللايدۇ دەپ ئويلايمەن.
دېمەك، تارىخىي نۇقتىدىن قارىغاندا، بىرىنچى ۋە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئالدى-كەينىدىكى ئىتتىپاقداشلىق ۋە رەقىبلىك، ئىتتىپاقداشلار ۋە رەقىبلەر ئارىسىدىكى سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ھەم قوراللىق ئۇرۇشلار قىسمەتلىرى يىگىرمە بىرىنچى ئەسىرنىڭ بىرىنچى چارىكىدە قايتىدىن تەكرارلىنىشقا باشلىغان. قازاقىستاندىكى سىياسەتشۇناس ۋە تارىخچى قەھرىمان غوجامبەردىنىڭ قارىشىچە، دېمەك، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن، بولۇپمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن كېيىنكى ئامېرىكا باشلىق دېموكراتىك غەرب سىستېمىسىغا قارشى كوممۇنىستىك سوۋېت خىتاي ئىتتىپاقداشلىقىنىڭ يېڭى خىل شەكلى، يەنى بۈگۈنكى رۇسىيە خىتاي ئىتتىپاقداشلىقى مەيدانغا چىققان. ستالىن رۇسىيىسى ئەنە شۇ ئامېرىكا باشلىق غەربكە قارشى تۇرۇشتا ئۆز كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاي كومپارتىيىسىگە بېرىۋەتكەن يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مەنپەئەتلىرىنى قۇربان قىلىۋەتكەن ئىدى.
ئەلۋەتتە رۇسىيەنىڭ ھازىرقى ئۇكرائىنىدىكى سىياسىتى ئەينەن ئۆز ۋاقتىدا ئۇيغۇرلار قوللانغان سىياسەت. قىرىق تۆت قىرىق توققۇزىنچى يىللار باشتا قىرىق بەشىنچى يىللىرى قوللاپ جۇمھۇرىيەتنى ھەربىي تەرەپتىن باشقا تەرەپلەردىن قول قوللىدى ئەمما ئۆزىنىڭ مەقسىتىگە يەتكەندىن كېيىن يەنى ئامېرىكا ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن بىللە مىلىتارىستىك ياپونىيىغا زەربە بەرگەندىن كېيىن ھەم ئەڭ مۇھىمى ئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋرنىڭ تەرەققىياتىنى پەرەز قىلىپ، پۈتۈن بۇ ئاسىيادا ئۆزىنىڭ تەسىر دائىرىسىدا ۋە ئۆزىگە ئىتتىپاقداش تۇتۇشنى كوممۇنىستىك سىستېمىغا يۈز بۇرۇپ، ماۋزېدۇڭغا ئۇيغۇر دۆلىتىنى ۋەيران قىلدى، سېتىۋەتتى، ئۇنىڭ رەھبەرلىرىنى ئەمەلىيەتتە ئۆلتۈرۈۋەتتى. موسكۋادا ئاقىۋىتى مانا مۇشۇنداق بولدى. ھازىرمۇ ئەينەن شۇ قوللىنىۋاتىدۇ. غەربكە قارشى بۈگۈنكى بۇ رۇس-خىتاي ئىتتىپاقداشلىقىنىڭ سەۋەب ئامىللىرى قاتارىدا دۇنيانىڭ يېتەكچىلىك ئورنىنى تالىشىش باش نۇقتا بولسا، ئۇنىڭغا قوشۇمچە ۋاسىتىلىك ئامىللار قاتارىدا ئۇكرائىنلار ۋە ئۇيغۇرلار مەسىلىسى تۇرىدۇ. ئوتتۇز يىللىق مۇستەقىللىققا ئىگە ئۇكرائىنلار روسىيە تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنىپ، مۇستەقىللىقىنى يوقىتىپ، قايتىدىن خۇددى تارىختىكى چارروسىيە ۋە كېيىنكى سوۋېت ئىتتىپاقى ئاستىغا چۈشۈپ قالغاندەك قايتىدىن روسىيە ھۆكۈمرانلىقىدا بولۇش ۋە دېموكراتىك غەرب ۋە ياۋروپا بىلەن ئالاقىلىشىش ھۆرلۈكىدىن ئايرىلىپ قېلىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن. مۇستەقىل ھاكىمىيىتىنى ئەنە شۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمى ئاستىدىكى خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن تارتقۇزۇپ قويغىنىغا يەتمىش نەچچە يىل بولغان ئۇيغۇر خەلقى بولسا يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ ئوتتۇزىنچى يىللىرىدىن بۇيانقى ئىنسانىيەتنىڭ ئەڭ ئېغىر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى يەنى مىللەت سۈپىتىدە تولۇق يوقىتىلىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن.

شەرقىي ياۋروپادىكى ئۇكرائىنا بىلەن مەركىزىي ئاسىيادىكى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تارىخىي قىسمەتلىرىدىن باشقا جۇغراپىيىۋى سىياسەت قىسمەتلىرىدىمۇ كۆپ ئوخشاشلىقلار بار. جۇغراپىيىلىك جەھەتتىن ئۇكرائىنا ياۋروپا بىلەن روسىيەنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى غەرب دۇنياسى بىلەن روسىيەنىڭ جۇغراپىيىۋى سىياسەت ئۆتۈشمە يولىغا جايلاشقان بولسا ئۇيغۇر ئېلى ئوخشاشلا ياۋرازىيانىڭ ئۆتۈشمە يولىغا جايلاشقان. بۇ ھەر ئىككىلىسى ئون توققۇزىنچى ئەسىردىن تارتىپ چوڭ ئىمپېرىيەلەرنىڭ تالىشىش ھەم ئىشغال قىلىش ئوبيېكتى بولغان ئىدى. دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، خىتاي بىلەن روسىيە ھەر ئىككىلىسىنىڭ ئۇكرائىنا ۋە ئۇيغۇر ئېلىغا نىسبەتەن تارىخىي كۆز قاراشلىرى جەھەتتە ئورتاقلىقى بار. شەرقىي تۈركىستان بىلەن ئۇكرائىنا ئوخشاپ كېتىدىغان تەرەپى بولسا مۇشۇ روسىيەمۇ تارىخنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ مۇشۇ ئۇكرائىنا بىزنىڭكى زېمىنى ئىدى دەپ جاكارلاۋاتىدۇ خىتاي بولسىمۇ شەرقىي تۈركىستان ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر زېمىنى دەۋاتىدۇ بۇلار ھەممىسى شۇ تارىخنى دەپ كېلىۋاتىدۇ تارىخنى ئاساس قىلىپ ئېلىپ كېلىۋاتىدۇ-دە مىسالغا پۇتىن مۇشۇ ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى رۇس خەلقىغا قىلغان ئۇ نۇتۇقتىمۇ ھازىرقى مەن دېگەننى جاكارلىغان يەنى چارلىق روسىيەنىڭكى زېمىنى ئىدى سوۋېتلار ۋاقتىدا مۇشۇ لېنىن ستالىنلار مۇشۇ توپراقنى بەرگەن رېسپوبلىكا شەكلىندە دەۋاتىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ قىرىم ئارالىنىمۇ مۇشۇنداق بېرىۋەتكەن دەيدۇ. ھازىر بىز ئۆزىمىزنىڭ زېمىنىغا قوشۇۋالىمىز. ھازىر مۇشۇ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىشىمىز ھەقلىق دېگەن بىر بىر نەرسىنى تارىختىن ئىزدىنىۋاتىدۇ ئەمدى. بۇمۇ خىتايمۇ شۇنداق ئەمدى. تارىختان تارىختا بىزنىڭكىتى ھازىرمۇ بىزنىڭ بولۇشى لازىم دەيدۇ. ئەمما روسىيەنىڭكى بۇ چارلىق روسىيە قۇرۇلماستىن ئەۋەل ئۇكرائىنامۇ روسىيەنىڭ يېرى ئەمەس. شەرقىي تۈركىستانمۇ تارىخ تارىختان بېرى خىتاينىڭكى يېرى ئەمەس ئەمدى.
ھازىرقى روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تۇتقان سىياسىتى ئۇنىڭ كېيىنكى يۈز يىلدا ئۇيغۇر ئېلىغا تۇتقان سىياسىتى بىلەن ئاساسەن ئوخشاپ كېتىدۇ. چۈنكى ئۇكرائىنا ئون سەككىزىنچى ئەسىردىن كېيىنكى تارىخىدا ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى، چاررۇسىيە ئىمپېرىيەسى ۋە باشقا كۈچلەرنىڭ تالىشىش نۇقتىسى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون يەتتىنچى يىلى مۇستەقىل مىللىي جۇمھۇرىيەت ئېلان قىلىش بىلەن سوۋېت روسىيەسىنىڭ غەربكە قارشى سىياسىي كۈرەش نۇقتىسى بولغان ئىدى. قەھرىمان غوجامبەردىنىڭ قارىشىچە، ياۋراسىيانىڭ ئۆتۈشمە تۈگۈنى ئۇيغۇر دىيارى ئون توققۇزىنچى ئەسىردە روسىيە، بىرىتانىيە، ئوسمانلى، چىڭ ئىمپېرىيەلىرىنىڭ، يىگىرمىنچى ئەسىردە سوۋېت خىتاي ۋە غەرب سىياسىي توقۇنۇش نۇقتىسى بولۇپ كەلگەن. روسىيە ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىغا قاراتقان سىياسىتى ئۇنىڭ غەرب بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق ئىدى.
ئۆكتەبىر ئىنقىلابى زاماندا چار روسىيەنىڭ قول ئاستىدىكى كۆپلىگەن مىللەتلەر ئۆزلىرى مۇستەقىللىقىنى ئېلان قىلغان بۇ ئوكراينا كېيىن ئۇنى ئۆزىگە قوشۇۋېلىپ غەربكە قارشى ئىشلەتتى شۇ زاماندا ئۇنىڭدىن كېيىن بۇنى ئىتتىپاقداشلار تەركىبىدە ھەرىكەت قىلغان روسىيە سوۋېت ئىتتىپاقى

شۇڭا ھازىرقى روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا ئېلىپ بېرىۋاتقان تاجاۋۇزى ئۇ ئەسلى ئۇنىڭ مەقسىتى ئامېرىكا باشلىق غەربكە ئۇنىڭ شەرقىي ياۋروپادىكى مەنپەئەتىگە زەربە يەتكۈزۈش ھەربىي تەرەپتىن بىر نېرى ئىشتىرىپ چىقىرىۋېتىش مەيلى چار روسىيە ياكى ستالىن روسىيەسى ۋە ياكى ھازىرقى پۇتىن روسىيەسى بولسۇن بۇلارنىڭ ئورتاق بىر سىياسىتى بار ئۇ بولسىمۇ باشقا كۈچلەرگە قارشى ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى دۆلەتلەر ۋە خەلقلەرنى قوزغاش ياكى كېرەك بولغاندا قۇربان قىلىشتۇر، دەيدۇ دوكتور ئەركىن ئەكرەم.